ذڪر ڪيو آهي سورت آل عمران ۾ ٻين ڪن سورت سورتن ۾ بلد بلد جو لفظ اچي ٿو هتي آهي لا اقسم بهذا البلد بيشڪ اسان قسم ٿا آئون قسم ٿو قسم آهي هن مکي شهر جو وانت حل بهذا البلد هي شهر جيڪو آهي تنهنجي لاء ٿوري وقت جي لاء حلال ڪيو ويو آهي، يعني هتي جڏهن فتح مڪي جي ٿيندي تنهن وقت تو تي حلال هوندو ته جيڪڏهن ڪافر ڪو آهي ۽ تو کي ان کي قتل ڪرڻو آهي ته هتي قتل هونء حرام آهي هتي جيڪو آهي سو سڄي شهر ۾ پر هي انهي معنيٰ ۾ به انت هذا انت حل بهذا البلد پر ان جي معنيٰ اها به ٿي سگهي ٿي ته هتي تو تي هي شهر حلال ڪيو ويو آهي تو تون تون هي فتح ڪندين هي اڃا مڪي جي سورت آهي اڃا مڪي منجهه رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم رهيا پيا آهن هتان هجرت ڪندا پوء هتان مديني ۾ ويندا مديني ۾ اٺين هجري ۾ پنهنجو اٺين سن ۾ جيڪو آهي سو مڪو فتح ٿيندو ۽ ان کان اڳ ۾ ڇهين هجري ڇهين سن کان پوء پنهنجي حديبيه تائين پهچندا پوء ستين سن ۾ وري پوء عمرو ڪندا پنهنجو پوء اهو مطلب ته اهو سڄو ٿيندو پر هن ئي شهر ۾ جڏهن رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم هجرت ڪري پيو ان وقت پنهنجو پوئتي حسرت سان نهاريائين ته هي شهر آهي جتي آئون ڄائس، وڏو ٿيس، هتي مون کي الله تعاليٰ پيغام ڏنو اهو مون پهچائڻ جي ڪوشش ڪئي پنهنجي قوم کي پر منهنجي قوم نه ٿي مڃي، مون کي مارڻ جي لاء هاڻ تيار ٿي ويا آهن، پوء الله تعاليٰ سورت قصص جي آيت نازل فرمائي، ان ۾ فرمايائين ته پنهنجو. فرمايو ته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذي فرض عليڪ القرآن لرادڪ الي معاد بيشڪ جنهن تو تي قرآن نازل ڪيو آهي فرض ڪيو آهي وحي ڪيو آهي ته تون بيشڪ هن شهر ڏانهن وري موٽي ايندين تنهنجو عليڪ القرآن لرادڪ موٽي ايندين تون الي معاد هاڻي اها آيت هئي پنهنجي پنجاسي نمبر آيت سورت قصص جي. الغرض هن شهر سان رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي محبت هئي ۽ سڄي امت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جي حضرت ابراهيم عليه السلام جي امت سڀ هن شهر ۾ آيا ۽ شهر سان محبت ڪيائون ۽ شهر ۾ ڪعبة الله الله تعاليٰ جو گهر آهي بيت الله آهي اتي حضرت ابراهيم عليه السلام پنهنجي هٿن سان جوڙيو آهي ان کان اڳ ۾ حضرت نوح عليه السلام جي زماني ۾ ان کان اڳ ۾ حضرت آدم عليه السلام هتي اڏاوت ٺاهي ۽ ان ڪري هي شهر جيڪو آهي سو حضرت آدم حضرت نوح عليه السلام حضرت ابراهيم عليه السلام حضرت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جي ريفرنس سان حوالي سان ياد ڪيو ٿو وڃي هي شهر اهڙو محترم آهي اهڙو احترام جي لائق آهي ۽ هتي الله تعالي فرمائي ٿو وانت حل بهذا البلد بيشڪ ۽ تون لهندڙ آهين هن شهر ۾. ها هن جي معنيٰ سائين ڪئي آهي ته حل جي معنيٰ هتي تون ايندين ۽ هتي اچي رهندين ۽ هتي هتان توکي ڪڍيو ويو آهي پر ڪڍيو ويندو ۽ تون اڃا ته نڪتا ڪونهن اڃا انت حل بهذا سائين ٻير وارو صاحب ترجمو ڪيو آهي لهندڙ آهين پر ٻيا مفسر ڪندا آهن ته ڀئي تو تي حلال ڪيو ويو آهي معنيٰ ان جي مختلف معنائون آهن حلال ٿيڻ وارو آهي جنگ لاء ان جي معنيٰ به اچي ٿي ووالد وما ولد ۽ قسم آهي ڄڻيندڙ جو ۽ جيڪو ڄائو ان ۾ جيڪو ڄڻيندڙ وري حضرت ابراهيم عليه السلام جي اولاد مان حضرت اسماعيل جي اولاد مان حضرت عبدالمطلب جي اولاد مان هاشم جي اولاد مان حضرت عبدالله بن عبدالمطلب جي اولاد منجهان محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم ۽ حضرت آمنه جي اولاد منجهان جيڪا حضرت آمنه جيڪا آهي سا قريشن سان وڃي ملي ٿي مٿي پنهنجي زهره جو قبيلو جيڪو آهي سو هو به مڪي ۾ رهندو هو ان کان پوء ڪي هجرت ڪري ويا مديني ۾ وڃي رهيا ان کان مطلب هجرت نه پر مطلب ويا پنهنجي سانگي خيال سان وڃي رهيا اتي انهن جا ماماڻا رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جا اتي به هئا هتي به هئا الحمد الله پوء هاڻي ووالد وما ولد ۽ قسم آهي ڄڻيندڙ جو ۽ جيڪو ڄائو ان ۾ سمجهو ۽ لقد خلقنا الانسان في ڪبد بيشڪ هاڻي قسم ٽن آيتن ۾ آيا ان کان پوء جواب قسم آهي لقد خلقنا الانسان في ڪبد بيشڪ اسان انسان کي پيدا ڪيو آهي ڏاکڙي ۾ تڪليف ۾ ڪبد ۾ يعني هن کي محنت ڪرڻي ٿي پوي ڌرتي تي رهڻ جي لاء ۽ آخرت جي لاء هن کي محنت ڪرڻي پوندي انهيء ڪري دين، ايمان، جيڪو آهي سو حاصل ٿيندو، چڱائي جي ڪمن ڪرڻ سان، اعمال صالحه ڪرڻ سان، ايمان جي هئڻ سان ۽ وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة هتي اها اچي ٿي، انهيء لحاظ کان هن سورت جو تعلق سورت والتين والزيتون اتي به آيو ذڪر ته پنهنجو

ته وتواصوا بالمرحمة هڪ ٻئي سان همدردي، هڪ ٻئي سان Compassion، هڪ ٻئي سان محبت جو سلوڪ جيڪو آهي رکڻ سو اهو ضروري آهي، انهي سان انسان جيڪو آهي سو هتي ڪرجي ٿو پنهنجو فلاح پائي ٿو ۽ اهو خساري وارو ڪونهي اهو ڪاميابي وارو آهي فلاح وارو آهي انهي سورت سان انهي معنيٰ ۾ هن جو تعلق جيڪو آهي سورت تين سان ۽ سورت عصر سان هن بلد سورت جو واسطو آهي گهڻن واسطا آهن هاڻي ان کان اڳ ۾ پاڻ پڙهي چڪا سون جيڪا سورت والشمس وضحاها ان ۾ پاڻ ڏٺو جيڪا وچ واري آيت هئي اٺين ان ۾ هو ته نفس جيڪو آهي ان کي اسان الهام ڪيو آهي پنهنجو ته فجور ڇا آهي ۽ تقويٰ ڇا آهي ۽ هن سورت جي به جيڪا وچ ۾ آيت ٿي اچي، هاڻي هن ۾ ويهه آيتون آهن ته هاڻي وچين آيت جيڪا آهي سا هيڏانهن ڏهين آيت ٿيندي وڃي ۽ نائين اٺين ۽ نائين ۽ ڏهين انهن جو سينٽر آهي اها آيت پنهنجو هن سورت جو ان ۾ فرمايو ته پهرين اٺين آيت ۾ فرمايائين ته الم نجعل له عينين ڇا اسان هن کي ٻه اکيون نه ڏنيون آهن. الله تعاليٰ جي اکيون نه ڏئي ها ته ڦري وٺي ڪنهن وقت انڌو ڪري ڇڏي يا ڄمڻ ڄاپي کان انڌو هجي ها ته انهيء رحمت کان انهيء جيڪا نعمت آهي الله تعاليٰ ڏني ڏسڻ جي اها نه حاصل ٿئي ها پر الله تعاليٰ اها ڏني آهي ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو الم نجعل له عينين ڇا نه ڪيوسون ان لاء ٻه اکيون يعني ٻه اکيون اسان انهن کي نه ڏنيون ڇا ولساناً وشفتين ۽ هڪڙي زبان ۽ ٻه چپ ڏناسون. هاڻي ان جي مطلب معنيٰ جيڪا آهي اها آهي ته زبان هڪڙي ڏنائون معنيٰ گهٽ ڳالهايو، ڏسو گهڻو، ڳالهايو گهٽ ۽ چپ ٻه آهن، چپن ٻن جي وچ ۾ ڏند آهن، انهن ڏندن سان جيڪي اسين ڳالهايون ٿا آواز نڪري ٿو سو ڏندن سان چپن سان آواز آهن ڪي چپن وارا آواز آهن ڪي ڏندن وارا آواز آهن ڪي تارونء وارا آواز آهن عين قاف جيڪي آهن تارون وارا آهن يا مطلب ته هي ڏندن وارا ٽ ٽ ڊ هي ڏندن وارا آهن يا پنهنجو پ ٻ ٻ چ هي جيڪي آهن سي ليبيئل آهن پنهنجي لب وارا پنهنجي چپن وارا ته لسان هڪڙي زبان ٿي ۽ شفتين ٻه ٻه چپ ڏناسون ان کان پوء جيڪا آيت آهي وهديناه النجدين هن سورت جو جيڪو سينٽر آهي سو ان سورت شمس وانگي وچ ۾ آهي ته اسان هدايت ڏنيسون ٻن رستن جي هاڻ شمس سورت ۾ الله تعاليٰ چيو ته اسان ان کي الهام ڪيوسون انسان کي پنهنجو فجور ڇا آهي ۽ تقويٰ ڇا آهي؟ هن ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اسان هن کي هدايت ڪئي ٻن رستن جي، ٻن سٺن رستن جي، مطلب ته هڪ هدايت آهي نجدين ٻه رستا آهن، ٻه رستا هڪڙو سکيائي وارو رستو، هڪڙو ڏکائي وارو رستو، اهو وري سورت ان ۾ ايندو پنهنجي والليل ۾ ته هڪڙو سکيائي وارو رستو ڪهڙو آهي جيڪو جنت ڏانهن وٺي ٿو وڃي، ڏکيائي وارو رستو ڪهڙو آهي جيڪو جهنم ڏانهن وٺي ٿو وڃي ته انهيء معنيٰ ۾ هن سورت جو سڀني الاهين سورتن سان جيڪو آهي سو واسطو ٿو اچي ته ته هديناه النجدين ٻه اسان رستا ڏيکاري ڇڏياسون پوء هي سٺو رستو اٿئي سولو رستو اٿئي جنت ڏانهن وٺي ويندو تنهنجي زندگي سهڻي گذرندي تنهنجي زندگي آسان گذرندي مزي واري گذرندي ته ته تڪليف کان بچي پوندين سڄي کان پر هي ڏکيو رستو اٿئي توکي جهنم ۾ وٺي ويندو تو کي بڇڙائيء جو رستو اٿئي اهو، ان کان بچجانء. هاڻي اسان، الله تعاليٰ، فرمايو ته هديناه النجدين، ٻئي رستا اسان هدايت يا ان کي ڏيکاري سگهيا ڇڏياسون، هاڻي پاڻ ڄاڻي مڙس ماڻهو ٿي بيهي ان تي، هاڻي پهرين عمل صالح ڪرڻ جي هتي ڳالهه ڪري ٿو. الله تعالي فرمائي ٿو فلا فلا اقتحم العقبه فلا پوء نه لنگهيو ڇا هو ڪنهن لڪ منجهان اهو لڪ جيڪو لڪ آهي لنگهه هڪڙو جبل آهي هن پاسي به هن پاسي به جبل آهي ان جي وچ منجهان ٿورڙي وٿي جيڪا اچي ٿي ماڻهو ڪو لنگهي سگهي يا جا ماڻهو لنگهي سگهن يا ڇا ان کي چئبو پنهنجو

۽ ان جي حفاظت ڪندا جنهنجو پوء اتي ويا ته هاڻي عقبه اهڙي گهاٽي آهي گهاٽي چئجي يا لڪ چئجي سمجهو ته لڪ منجهان حنين جي جنگ جيڪا آهي سا گهاٽي وٽ ان تي ڦري آيا جيڪي منافق هئا رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم کي مارڻ جي لاء ته لڪ منجهان نه لنگهيو آهي ڇا انسان معنيٰ ان کان اڳ ۾ الله تعالٰي فرمايو ته انسان کي اسان خلقيو آهي پنهنجي ان ۾ ڪبد ۾ ڪبد ڏکيائي وارو تڪليف وارو آهي هاڻي هتي فرمائي اهو عقبه منجهان نه لنگهيو آهي ڇا اڃا وما ادراڪ ما العقبه ڇا توهان کي احساس آهي ته ڇا اهو عقبه ڇا آهي اهو لنگهه جيڪو آهي يا اهو لڪ جيڪو آهي يا اهو جيڪو گهاٽي جيڪا آهي سا ڪهڙي گهاٽي آهي؟ فڪ رقبه پهرين ڳالهه اها آهي ته غلامن کي آزاد ڪرڻ رقبه جيڪي آهن سي غلام آهن ٻانهي کي فڪ رقبه ٻانهن کي آزاد ڪرڻ هاڻي ڏسو ته اهو ٻانهن کي آزاد ڪرڻ جي پاليسي الله تعاليٰ قرآن شريف ۾ هتي ان زماني کان وٺي وجهي ڇڏي جيڪڏهن هيئن خراب ٿي وڃي ڪم توهان جو قتل ٿي وڃي يا ظهار جو به ڳالهه ٿي وڃي يا هي ٿي وڃي ته الله تعالي فرمايو ته ٻانهن کي آزاد ڪريو، هيترن ٻانهن کي آزاد ڪريو ۽ هتي هي فرمايائين ته گهاٽي منجهان لنگهڻ جي معنيٰ اها آهي ته ماڻهو پنهنجي ٻانهي کي آزاد ڪري، ٿوري ننڍي وڏي ڳالهه ته عربن جو ڄڻ هڪڙو طريقو هيو، رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم وٽ قرآن شريف منجهه اهو ڄڻ هڪڙو طريقو آيو، پوء هاڻي هينئر جيڪو آهي سو پنهنجو ٻانهن کي رکڻ جيڪو آهي سو آمريڪا جو اصول بنايو ابراهم لنڪن جو نالو ان ۾ اچي ٿو وغيره وغيره پر هاڻي هينئر انسان جيڪو آهي سو غلام آهي انهن وڏين وڏين ڪمپنين جو جو توهان کي سوگهو ڪري سوڙهو ڪري رکن ٿا ۽ توهان کي غلام بنائن ٿا اها به هڪڙي غلامي جو طريقو آهي هڪڙو جيڪو هڪڙو نئون طريقو آهي هاڻي ڏسندا هو پر پهرين غلامن کي آزاد ڪرڻ اهو چڱائي جو ڪم آهي

اطعام کارائڻ انهن کي کاڌو کارائڻ في يوم ان ڏينهن ۾ ذي مسغبة جيڪو غبت وارو ڏينهن جيڪو ڏڪار وارو ڏينهن سختي وارو ڏينهن جيڪو هجي انهي منجهه اطعام طعام کارائڻ ماڻهن کي يتيما ذا مقربة يتيمن کي کارائڻ ان يتيمن جي سنڀال ڪرڻ جيڪي مائٽي وارا هجن مقربة قرب وارا قربت وارا، قرابت وارا، پنهنجي رشتي، رشتيدار، آهن پر توهان جا پر يتيم آهن، ماسي جو پٽ آهي ڪي مامي جو پٽ آهي ڪي چاچي جو پٽ آهي ڪي پڦي جو ناني جو ڏاڏي جو مطلب ته اهي جيڪي قربت وارا اوڙي پاڙي وارا يتيم آهن هاڻي يتيمن جي ڳالهه رسول الله تعالي سورت ضحيٰ ۾ فرمائي ته تون يتيم نه هئين تنهن وقت تو کي يتيم جڏهن هئين تڏهن تو کي اسان سنڀاليوسون ته يتيمن جي ڳالهه قرآن شريف ۾ بار بار اچي ٿي غريبن جي ڳالهه بار بار اچي ٿي ذي مسغبة يتيما ذا مقربة جيڪي قربت وارا ويجهائي وارا پهرين يتيم آهن يتيم سڄي دنيا ۾ گهڻئي آهن پر پهرين جيڪو ويجهي ۾ ويجها مائٽ آهن پهرين انهن جي يتيمن کي سنڀاليو پوء پري پنهنجي پاڙي وارن کي، پوء ڳوٺ وارن کي، پوء شهر وارن کي، پوء ملڪ وارن کي، مطلب ته اهڙي نموني سان جيڪڏهن سڀڪو ماڻهو ڪري ته هوند ڏڪار ڪونهي هينئر سوماليا تي وڏو ڏڪار الائي ڪهڙا ڪهڙا ملڪ هن آفريڪا ۾ ان ۾ سخت ڏڪار پئجي ويو هليو ۽ ڪو سنڀالڻ وارو ڪونهي هي جيڪي وڏا وڏا بادشاهه ۽ وڏا وڏا رچ شاهوڪار ماڻهو آهن اهي بس هزار ڪمرن ۾ ٿا رهن اچي هڪڙو ماڻهو ٿو اچي شهر ۾ فلاڻي ملڪ جو ته اهو هي سڄو هوٽل جيڪو آهي سو ڪري ٿو پنهنجو مسواڙ تي وٺي ٿو ان مهيني جي لاء سڄي لاء حالانڪه هڪڙو ڏينهن رهندو وري ويندو هليو پر اهڙي قسم جا خرچ اجايا گهڻا ئي ٿا ڪن پر پوء انهن ڏڪار وارن ماڻهن کي مدد پهچائڻ جي لاء ڪونه ٿا ڪجهه ڪن يتيمن ذا مقربتن او مسڪينن ذا متربتن يا اهو مسڪين جنهن کي تربت جنهن کي مٽي مٿي ۾ پئجي وئي آهي هلي وار خراب اٿس وينجهي ڪونه سگهيو آهي ويچارو وتي لٿڙيل پٿريل آهي ۽ مسڪين آهي ڪجهه هن کي ڪو هيلپ ڪرڻ وارو ڪونهي ڪو انهن ماڻهن کي طعام کارائڻ انهن جي ماڻهن جي مدد ڪرڻ جيڪو آهي سو اهي سڀئي ڳالهيون هڪڙي چڱائيء جون هاڻي ڏسو ته هي جيڪي فرض آهن اسان جا نماز پڙهو زڪات ڏيو ۽ پنهنجو روزو رکو حج ڪريو ۽ فلاڻ ڪريو هي ڪريو هاڻي هي ڳالهيون انهن ۾ ته ڪونهن ته هي فرض آهن، الله تعاليٰ چيو ته هي توهان تي حق للسائل والمحروم سائل ۽ محروم جو حق آهي توهان تي ته هي به حق آهي ته کاڌو کارائي ماڻهو انهن کي، يتيما ذا مقربة او مسڪينا ذا متربة ثم ڪان من الذين هاڻي اهي چڱائي جا ڪم ڪري انهي کان پوء الله تعاليٰ فرمائي ٿو ثم ڪان من الذين آمنوا پوء جيڪي ايمان وارا آهن وتواصوا بالصبر پوء هڪ ٻئي کي وصيت ڪن ٿا صبر جي هتي حق جي ڪونهي صبر جي آهي وتواصوا بالمرحمت ۽ هڪ ٻئي کي وصيت ڪن ٿا هڪ ٻئي تي ڪمپيشن ڪرڻ جي هڪ ٻئي تي رحمت ڪرڻ جي هڪ ٻئي سان نيٺائي سان نيوڙت سان محبت سان پيش اچڻ جي هڪ ٻئي کي جيڪي ڪن ٿا اهي جيڪي آهن سي فلاح وارا آهن ڪاميابي وارا آهن

ميمن وارا، يمين وارا، ساڄي ڌر وارا هلي آهي هاڻي اسان وٽ هڪڙي پاليٽيڪل پارٽيون آهن اهي چون اسين کاٻي ڌر وارا آهيون کاٻي ڌر وارو معنيٰ الله تعالٰي قرآن شريف ۾ پٽي ڇڏيو آهي ان کي سمجهو هاڻي جيڪو ماڻهو چوي ٿو کاٻي ڌر وارو آهيان معنيٰ آئون سيڪيولر آهيان الله تعالٰي کي آئون مڃان ئي ڪونه ٿو ۽ ڪافر پنهنجو جهنم جو باهه جي هاڻي کاٻي ڌر وارو ماڻهو اهڙو هاڻي ساڄي ڌر وارو ميمنه هاڻي نالو پاڻ تي جيڪو رکجي سو پنهنجو ٺاهي جوڙي رکجي، سوچي سمجهي رکجي، ٻار ٻچي تي به نالو اهڙو رکجي جيڪو ڳچيء ۾ ۾ نه پوي، هاڻي هڪڙا ماڻهو جيڪي آهن چون نالو اسان جو آهي پنهنجو شيعا آهي الله تعالي قرآن ۾ ته چار دفعا جيڪو آهي شيعن کي پٽيو آهي پنجون دفعو ابراهيم عليه السلام جو ذڪر ڪيائين ته وان من شيعته لابراهيم نوح عليه السلام جي طريقي وارو هيو پر ٻيا جيڪي ته شيعا معنيٰ پاڻ ۾ فساد ٿا ڪريو پاڻ ۾ فرقا ٿا بنايو ته هاڻي اهو نالو رکي ڇڏيائون پاڻ ئي پاڻ تي ته اسين شيعان علي آهيون عثمان جي خلاف آهيون اهي اهڙا اهڙو انهن کي الله تعالٰي کڻي وڌو آهي رستي تي جو سڄي دنيا جا جيڪي مطلب ته اصحاب سڳورا سڀني جا دشمن ۽ پنهنجو ازواج مطهرات جا دشمن پنهنجو شيعان علي ٿا ٿين سائين پوء خارجي پوء نيٺ هلندي هلندي رس حضرت علي رضي الله تعالٰي عنه کي به چيائون ته تون ڪافر آهين هاڻي ان جو اهي ڪم ٿيندا جيڪو ماڻهو گمراهي وارو نالو پاڻ تي رکندو ان کي الله تعالٰي اهڙي نموني سان گمراهه ڪندو

سي ميمنه يا ساڄي ڌر وارا آهن. والذين ڪفروا هاڻي هن سورت ۾ بس هي صرف ٻه آيتون ڪافرن جي متعلق ٿي اچن ٻيون سڄيون مؤمنن جي متعلق اچي ويون شمس ۾ ڏٺوسون ته مؤمنن جو رڳو ذڪر آيو ۽ ڪافرن جو ثمود جي قوم جو ذڪر آيو هاڻي انهي نموني سان هتي والذين ڪفروا جيڪي ڪافر آهن بآياتنا اسان جي آيتن جو ڪفر ٿا ڪن هم هم اصحاب المشئمة اهي کاٻي ڌر وارا آهن اهي کاٻي پاسي وارا آهن يعني جهنم ۾ وڃڻ وارا آهن عليهم نار مؤصدة انهن تي باهه جيڪا آهي سا مٿي دميل هوندي هاڻي اهو انهي لحاظ کان

هماز همزه سو بهرحال انهي لحاظ کان هن سورت جو گهڻن سورتن سان اڳتي پوئتي جي تعلق آهي ۽ انهن کي انهن کي ڏسڻ کپي هاڻي عرض ڪيوسون مختصر طور ته ويهه آيتون آهن هن ۾ ۽ ڏهين آيت ۾ جيڪو آهي سو هن جو سينٽر آهي ته اسان انسان کي هدايت جا رستا ٻئي ڏيکاري ڇڏيا آهن، هيء هدايت سٺي آهي جيڪا جنت ڏانهن وٺي ويندي، هيء جيڪا آهي جهنم ڏانهن وٺي ويندي، هيء سولو رستو آهي، هيء ڏکيو رستو آهي، اهي لفظ سڀئي هن ۾ استعمال ٿي ويا هليا ۽ حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جي شهر بلد جو هن منجهه قسم کنيو ويو ۽ ان منجهه جيڪي ٿيڻو آهي ان جو قسم کنيو ويو ته سورت بلد جو نالو ان ۾ آهي هاڻي هيء سورت نوي آهي

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ان سورت فجر جو ذڪر اڻانوي جو بهرحال اهڙي نموني سان هيء سورت جيڪا بلد تمام اهم سورت آهي ڏسو اٿون ته ڪيترن سورتن سان انهن جو واسطو ٿئي ٿو سورت واقعه سان ان جو واسطو ٿيو ساڄي ڌر کاٻي ڌر پنهنجي سورت زيتون تين و زيتون طور سينين والعصر سان واسطو ٿيو جو چڱائي جا ڪم ۽ ايمان جو هئڻ ۽ وصيت ڪرڻ هڪ ٻئي کي صبر جي ۽ حق جي ۽ مرحمت جي اها ڳالهه انهن منجهه ٿي وئي هلي ۽ پنهنجو اهڙي نموني سان ٻين سورتن سان ان جو واسطو يتيمن سان والضحيٰ والليل جي طريقي سان انهي سان واسطو ٿي ويو هليو گهڻين سورتن سان ان جو واسطو ٿيو هاڻي هتي اسين وقفو ڪريون ٿا انشاء الله العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا

هو وڏي فخر سان چئي ٿو ته مون هيترو مال کپائي ڇڏيو آهي، هيترو هيئن ڪيو، فلاڻي تي هيترو خرچ ڪيم، فلاڻي بلڊنگ تي هيترو خرچ ڪيم، فلاڻا بڇڙائيء جون ڳالهيون انهن تي هيترو خرچ ڪيم. اهي سڀئي ڳالهيون ڪري ٿو. ايحسب ان لم يره احد، ڇا هو سمجهي ٿو ته هن کي ڪو ڏس پڄڻ وارو ڪونهي ڪو، هن کي ڪو ڏسڻ وارو ڪونهي ڪو جو هن کي پڄي سگهي. الم نجعل له، پوء انهيء کان پوء